ຂໍນ້ອມໄຫວ້ແດ່ຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ອັນເປັນທຸງໄຊໃນບໍວອນພະພຸດທະສາສະໜາ ພ້ອມທັງພະທຳແລະພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຄວາມສະຫງົບເຍືອກເຢັນແຫ່ງຈິດແຫ່ງໃຈ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ຜູ້ຟັງທຸກທ່ານທຸກ ຄົນ ມື້ນີ້ໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນອີກມື້ໜຶ່ງ ທຸກໆວັນຈັນມີເລື່ອງລາວຊາດົກ ຜ່ານເພຈພະທຳຄຳສອນ ໃນເວລາແປດໂມງ ທຸກໆມື້ ແຕ່ວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນໃນຫົວຂໍ້ ບາງມື້ກະຈະແມ່ນ ເປັນເລື່ອງລາວຊາດົກ ບາງມື້ກະຈະ ແມ່ນການສົນທະນາທຳ ວິ ວິເຄາະທຳມະ ວິເຄາະຫົວຂໍ້ທຳຕ່າງໆ ທຳມະພາສິດ ມື້ນີ້ຈະໄດ້ມາເລົ່າເລື່ອງຊາດົກ ກະຄືເລື່ອງສຸວັນນະສາມຊາດົກ ດັ່ງທີ່ໄດ້ແຈ້ງການໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ເລື່ອງລາວຂອງສຸວັນນະຊາ ດົກນີ້ ເຫດທີ່ເອົາມາເລົ່າ ກະຍ້ອນວ່າຮູ້ສຶກວ່າເປັນເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເລື່ອງລາວທີ່ບໍ່ຍາວຈົນເກີນໄປ ແລ້ວກະບໍ່ຊັບຊ້ອນຈົນເກີນໄປ ສັ້ນກະທັນຫັນ ແລ້ວກະຮູ້ສຶກວ່າມີແງ່ຄິດຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ຢິບຍົກ ແລ້ວກະ ເອົາຊາດົກ ມື້ນີ້ກະຈະແມ່ນສຸວັນນະສາມຊາດົກ ຊາດົກນີ້ຈະເວົ້າເລື່ອງການບຳເພັນເມດຕາບາລະມີ ວ່າການບຳເພັນເມດຕາບາລະມີຂອງພະໂພທິສັດ ເພິ່ນບຳເພັນແບບໃດ ກ່ອນອື່ນຈະເຂົ້າເນື້ອຫາສາ ລະກໍທັກທາຍສະບາຍດີອອກຕົນຍາດໂຍມທຸກຜູ້ທຸກຄົນເດີ ແລ້ວກະພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານທີ່ກຳລັງຮັບຊົມຮັບຟັງຂ້ານ້ອຍ ດີອົກດີໃຈທີ່ໄດ້ມາອອກລາຍການ ເພື່ອຈະໄດ້ ຟັງໂຕເອງເທດນຳ ເທດໃຫ້ໂຕເອງຟັງນ ຳ ແລ້ວກະເທດໃຫ້ ສະແດງໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງນຳ ບໍ່ແມ່ນການສະແດງທຳທີ່ເລິກເຊິ່ງອັນໃດດອກ ແຕ່ການ ເປັນການເລົ່ານິທານປັນສູ່ອອກຕົນຍາດໂຍມຟັງ ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ມີເວລາອ່ານໜັງສືນິທານທຳມະບົດກໍດີ ຊາດົກກໍ ດີ ກະຖືໂອກາດ ຖືໂອກາດນີ້ມາເລົ່າ ອ່າ ນິທານ ມ່ວນໆ ເຊິ່ງເກີດຈາກເລື່ອງຈິງນະ ຜູ້ໃດທີ່ເຂົ້າມາແລ້ວກໍຈະເລີນພອນໄດ້ກົດແຊ ຄູບາອາຈານກໍນິມົນກົດແຊຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອເປັນທຳມະທານ ເລື່ອງເລົ່າຂອງສຸ ວັນນະສາມຊາດົກ ພະພຸດທະອົງໄດ້ຕັດເລື່ອງນີ້ ກະຍ້ອນວ່າມີພິກຂຸອົງໜຶ່ງນີ້ ເພິ່ນໄດ້ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ບິນທະບາດລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກະໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃນຊາດກ່ອນໆ ຕອນເຮົາເປັນ ພະໂພທິສັດ ຊື່ວ່າສຸວັນນະສາມ ຊື່ວ່າສຸວັນນະສາມ ເພິ່ນກະເຄີຍໄດ້ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ແລ້ວກະໄດ້ຕັດຊາດົກນີ້ຂຶ້ນນະ ຊາດົກນີ້ກະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການ ອ່າ ມີສອງສ່ຽວ ມີສອງສ່ຽວທີ່ຮັກແພງກັນ ຢູ່ໃກ້ພາລານະສີ ເປັ ນນາຍພານ ຢູ່ໃນ ອັນ ພາລານະສີນີ້ ມັນຈະມີແມ່ນ້ຳໜຶ່ງ ລະກະສອງແມ່ນ້ຳນະ ຈະມີ ຈະມີເຮືອນຂອງນາຍພານຫັ້ນນະ ສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ຟາກເບື້ອງຊ້າຍກະບ້ານນາຍພານຄືກັນ 500 ຫຼັງຄາເຮືອນ ເບື້ອງຂວາກະນາ ຍພານ 500 ຫຼັງຄາເຮືອນ ແຕ່ວ່າ ມີນາຍພານສອງສ່ຽວ ເປັນສ່ຽວທີ່ຮັກແພງກັນ ຫາກໄປໃສກໍໄປນຳກັນ ຈົນເຖິງຂະໜາດວ່າຕົກລົງປົງໃຈວ່າ ຖ້າວ່າມີລູກຫັ້ນນະ ຖ້າມີລູກທີ່ຕ່າງເພດ ຊິໃຫ້ລູກນີ້ມາແຕ່ງງານກັນ ມ າເອົາກັນ ຫຼືວ່າຖ້າລູກນີ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ເປັນເພດດຽວກັນ ລູກໂຕເອງກໍເປັນຜູ້ຊາຍ ລູກສ່ຽວກໍເປັນຜູ້ຊາຍ ກໍຊິໃຫ້ແຮກສ່ຽວກັນ ຫຼືວ່າລູກໂຕເອງກໍເປັນຜູ້ຍິງ ລູກສ່ຽວກະເປັນຜູ້ຍິງ ກໍຊິໃຫ້ຮັກແພງ ແຮກສ່ຽວ ກັນ ແຮກສ່ຽວ ເປັນພໍ່ສ່ຽວແມ່ສ່ຽວກັນ ພໍ ກັນ ພໍ ພາສາບ້ານເຮົາເນາະ ບາດນີ້ຜົນຕົວຈິງນີ້ພັດໄດ້ ໄດ້ລູກຊາຍກັບລູກສາວຕາມປະສົງເດ ໂຕເອງກະໄດ້ລູກຊາຍ ຜູ້ສ່ຽວກໍໄດ້ລູກສາວ ກະເລີຍມາເຮັດຕາມສັນຍ າກັນໄວ້ ສອງສ່ຽວນະ ມາເຮັດຕາມສັນຍາ ກະຄືໃຫ້ລູກນີ້ມາແຕ່ງງານກັນ ມາເອົາກັນ ມາເອົາກັນ ໃຫ້ລູກນີ້ກ່ຽວດອງກັນ ບາດນີ້ຜູ້ເປັນລູກນີ້ ຈັບຊົນເນາະ ເຂົາບໍ່ໄດ້ລົມກັນ ເຂົາກໍບໍ່ມັກແຫຼະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມັກ ບໍ່ຢາກແຕ່ ງ ບໍ່ຢາກເອົາ ລະກະມີຄວາມພິເສດຢ່າງໜຶ່ງ ກໍຄືສອງຄົນນີ້ນະ ຜູ້ຊາຍຊື່ວ່າ ທຸກຸລະກຸມານ ຜູ້ຍິງຊື່ວ່າ ປະລິກາ ທຸກຸລະກັບປະລິການີ້ ມີຄວາມຄິດທີ່ເປັນອັນດຽວກັນ ກໍຄືຢາກບວດ ບໍ່ຢາກແຕ່ງງານ ຢາກບວດ ຜູ້ຊາຍ ກໍຢາກບວດ ຜູ້ຍິງກໍຢາກບວດ ກະເລີຍໄປຂໍພໍ່ ຂໍພໍ່ວ່າ ລູກນີ້ບໍ່ຢາກແຕ່ງງານ ລູກນີ້ຢາກບວດນະ ຜູ້ຊາຍກໍຢາກບວດ ຜູ້ຍິງກໍຢາກບວດ ຈົນຂໍແລ້ວຂໍອີກ ພໍ່ກໍອະນຸຍາດ ອະນຸຍາດໄປບວດ ເຂົ້າປ່າ ເຂົ້າປ່າເລີຍ ເຮັດແ ນວໃດ ບໍລິຂານກໍບໍ່ມີ ບ່ອນຢູ່ກໍບໍ່ມີ ກໍຮ້ອນເຖິງພະອິນພຸ້ນແຫຼະບາດນີ້ ເອີ ອາສະນະຂອງພະອິນທຳງານ ລັກສະນະພິເສດຂອງ ອາ ອາສະນະຂອງພະອິນນີ້ເດີ້ ເວລາຄົນທີ່ ເວລາຄົນທີ່ມີບຸນຫຼາຍນີ້ ຕ້ອງການຄວາ ມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືວ່າມີຄວາມເດືອດຮ້ອນນີ້ ຮ້ອນໂລດເດ ອັນ ອາສະນະພະອິນນີ້ ອາສະນະຈະແຂງ ອາສະນະຈະຮ້ອນ ແຕ່ວ່າຈັກແມ່ນຫຍັງ ລະບົບໃດ ຈັ່ງວ່າເນາະ ຮ້ອນລະໄຟໄໝ້ໂລດ ຮ້ອນ ຮ້ອນກົ້ນວີ່ໆ ພະອິນນີ້ ພ ະອິນນີ້ ເມື່ອ ເມື່ອອາສະນະຮ້ອນ ກໍມາກວດເບິ່ງວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ ກະໄດ້ມາເຫັນຄົນມີບຸນນີ້ ສອງຄົນນີ້ ເພິ່ນຊິອອກບວດ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ມີບໍລິຂານ ລະກະບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ກະລົງມາ ອາ ຖວາຍບໍລິຂານ ແລະກະເຮັ ດບ່ອນຢູ່ບ່ອນເຊົາ ເຮັດອາສົມໃຫ້ຢູ່ ລືສີຊາຍຍິງສອງຄົນ ກະອາໄສຢູ່ນີ້ຫັ້ນ ເປັນເວລາຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີ ບາດນີ້ ພະອິນກະສັງເກດ ເພິ່ນຮູ້ອະນາຄົດເດ້ ຮູ້ອະນາຄົດວ່າ ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ລືສີສອງຄົນນີ້ ຊິເກີດໄພອັນຕ ະລາຍກັບຊີວິດ ຄັນບໍ່ມີຄົນດູແລນີ້ ອັນນີ້ ກະຈະເກີດຄວາມລຳບາກ ເມື່ອຮູ້ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ກະລົງມາບອກເສດຖີ ອ້າ ມາບອກຊິ ບອກອັນ ລືສີ ກະໄປບອກລືສີວ່າ ໃຫ້ລືສີສອງຄົນນີ້ ພາກັນມີລູກສະ ຄັນບໍ່ມີລູກນີ້ ຊິລຳບາກ ເດ້ ເຖົ້າໄປແລ້ວ ບໍ່ມີລູກລ້ຽງ ຊິລຳບາກ ຊິເກີດໄພແກ່ຕົນເອງຫັ້ນນະ ອ້າ ບາດນີ້ແຫຼະ ລືສີນີ້ ກະຄາແລະເນາະ ບອກວ່າຂ້ອຍນີ້ ຮັກສາສິນຢູ່ ຖືສິນຢູ່ ຖືພົມມະຈັນຢູ່ ມັນຊິ ມັນຊິເຮັດລູກແນວໃດ ບາດນີ້ ມັນຊິເຮັດບໍ່ໄດ້ ບາດນີ້ ພະອິນກະບອກເຄັດລັບ ບອກເຄັດລັບ ບໍ່ຍາກ ວິທີຊິມີລູກ ເບິ່ງເດີ ຄົນທີ່ມີບຸນນີ້ ບໍ່ນອນນຳກັນ ແຕ່ມີລູກ ເຂົາເຮັດແນວໃດ ພະອິນນີ້ບອກວ່າ ໃຫ້ລືສີຜູ້ຊາຍນີ້ນະ ທຸກຸລະເສດຖີນີ້ ລູບທ້ອງປະລິກະ ອ້າ ປະລິກະ ອັ ນ ອັນນະ ດາບົດ ລືສີນີ້ ລູບທ້ອງຊື່ໆ ຄວາມພິເສດເພິ່ນວ່າ ລູບທ້ອງຊື່ໆນີ້ ເຮັດໃຫ້ພະນາງນີ້ທ້ອງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ນາງນີ້ເກີດລູກ ຈົນວ່າຄົບກຳນົດ ແລ້ວກະເກີດລູກຂຶ້ນມາ ເກີດລູກຂຶ້ນມາ ລູກກະມີລັກສະນະໜ້າຕາທີ່ງົ ດງາມໃດ໋ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າໄວ້ ມີຜິວພັນຄືກັບທອງຄຳ ຈຶ່ງຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າ ສຸວັນນະສາມ ສຸວັນນະ ແປວ່າ ທອງຄຳ ອ້າ ເພາະວ່າ ຜິວພັນວັນນະນີ້ດີ ມີໜ່ວຍກ້ານດີ ບົ່ງບອກວ່າ ຄົນມີບຸນນີ້ມາເກີດນຳ ລູບທ້ອງຊື່ໆ ກະເກີດ ເ ກີດລູກຄົນມີບຸນ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ກະໄປລອງເບິ່ງ ຜູ້ໃດ ຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ມີລູກມີເຕົ້າ ອະທິຖານ ບາດນີ້ ສຸວັນນະສາມນີ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ສຸວັນນະສາມນີ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ກະເປັນຄົນທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ນອກຈາກຮູບຮ່າງໜ້າຕ າງາມ ມີຜິວພັນງາມແລ້ວ ຍັງເປັນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເມດຕາສູງ ແລ້ວກະເວົ້າພາສາສັດຮູ້ເລື່ອງ ເວລາລາວໄປທາງໃດນີ້ ສັດສາວາສິ່ງ ເປັນຮ້ອຍເປັນພັນຕາມ ຕາມສຸວັນນະສາມໄປ ແລ້ວກະບໍ່ຢ້ານ ເວົ້າກັນຮູ້ເລື່ ອງ ລົມກັນຮູ້ເລື່ອງ ຮັບໃຊ້ ບາດນີ້ ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງ ຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ນີ້ ອອກໄປຫາໝາກໄມ້ ຍ່າງໄປ ລະຫວ່າງທາງ ເກີດມີຝົນຕົກພໍດີ ຝົນຕົກຟ້າລົມ ກະພາກັນໄປຫຼົບຫຼີກຝົນຫັ້ນແຫຼະ ຢູ່ ຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ໄປຫຼີກຝົນ ບາດນີ້ ໃນ ຂ້າງຕົ້ນໄມ້ມັນມີຈອມປວກພໍດີ ຢູ່ໃນຈອມປວກມັນມີງູ ງູກະໄປຫຼີກຝົນຄືກັນ ງູພັດຊ້ຳເປັນງູພິດ ກະເກີດອັນຕະລາຍຂຶ້ນຈົນໄດ້ ງູພິດນີ້ກະໄປ ອັນ ພົ່ນພິດໃສ່ ພົ່ນໃສ່ກໍພົ່ນ ໄດ້ໄປພົ່ນໃສ່ຕາ ເຮັດໃຫ້ສອງເຖົ້ານີ້ຕາບ ອດ ລືສີສອງເຖົ້ານີ້ຕາບອດ ຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ເຈັບເບົ້າຕາ ຮ້ອງຂຶ້ນ ບາດນີ້ຝ່າຍຜູ້ເປັນລູກ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍນີ້ຖ້າພໍ່ຖ້າແມ່ ຈົນຄ່ຳ ບໍ່ເຫັນພໍ່ເຫັນແມ່ມາ ເອ ກະຄຶດແປກໃຈ ແປກໃຈ ຈົນຄ່ຳ ຈົນມືດ ລາວ ກະໄປນຳ ເຫັນຮອຍຕີນພໍ່ແມ່ໄປ ລາວກໍໄປນຳ ໄປຮອດໄປເຫັນພໍ່ແມ່ຕາບອດຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ ຜູ້ເປັນລູກກໍໄຫ້ນຳ ເຫັນພໍ່ແມ່ຕາບອດກໍໄຫ້ ເສຍໃຈ ພາກັນເສຍໃຈ ຄາວໜຶ່ງເພິ່ນຫົວຂຶ້ນ ໄຫ້ແລ້ວກະຫົວ ພໍ່ແມ່ກໍແປກໃຈ ວ່າເປັນຫຍັງລູກຊາຍນີ້ ໄຫ້ແລ້ວກະຫົວຂຶ້ນ ຖາມລູກ ເປັນຫຍັງລູກ ລູກຄື ຄືຫົວ ລູກກະເລີຍບອກວ່າ ທີ່ລູກໄຫ້ນີ້ຍ້ອນວ່າເສຍໃຈ ພໍ່ແມ່ນີ້ຕາບອດ ບັດຫົວໄດ້ສະບາຍ ຫົວນີ້ຍ້ອນວ່າດີໃຈ ດີໃຈບ່ອນໃດ ດີໃຈບ່ອນວ່າ ເ ມື່ອພໍ່ແມ່ຕາບອດກໍຈະເຮັດ ອ່າ ກິດສ່ວນໂຕບໍ່ສະດວກ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນພາລະໜ້າທີ່ຂອງລູກ ລາວດີໃຈວ່າລາວນັ້ນຊິໄດ້ຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ນັ້ນ ລາວດີໃຈວ່າໂຕເອງຊິໄດ້ປະຕິບັດພໍ່ແມ່ເຕັມທີ່ຫັ້ນ ກະຈຶ່ງໄດ້ຫົວ ພໍ ແລ້ວກໍພາພໍ່ແມ່ກັບ ກັບໄປອາສົມ ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ສຸວັນນະສາມກະປົນນິບັດດູແລພໍ່ແມ່ເປັນຢ່າງດີ ດູແລ ຕັກນ້ຳກິນ ນ້ຳໃຊ້ ນ້ຳຕ່າງໆ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ລາວກະເຮັດຮົ້ວເຮັດຮາວຫັ້ນນະ ເວລາ ເວລາພໍ່ແມ່ຊິໄ ປໃສ ຢາກໄປໃສ ລາວກະເຮັດຮົ້ວ ໃຫ້ຈັບໄປ ພໍ່ແມ່ຕາບອດເດ້ ເຮັດຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ບາດນີ້ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງ ມີພະລາຊານີ້ອອກໄປລ່າສັດ ພະລາຊານີ້ ເຮົາສັງເກດ ພະລາຊາແຕ່ກີ້ເພິ່ນຈະມັກເວລາຫວ່າງນີ້ນະ ໄປລ່າສັດ ໃ ຫ້ສະໝອງມັນປອດໂປ່ງບໍ ຫຼືວ່າເປັນຄວາມສຸກບໍ ແນວໃດ ໄປລ່າສັດ ພະເຈົ້າກະບິນຍັກຄະລາດໄປລ່າສັດ ເລາະໄປຕາມປ່າ ບາດນີ້ໄປເຫັນສຸວັນນະສາມນີ້ ສຸວັນນະສາມກຳລັງໄປຕັກນ້ຳ ກຳລັງໄປ ກຳລັງໄປ ຕັກນ້ຳມາໄວ້ໃຊ້ ບາດນີ້ພະລາຊານີ້ເຫັນ ເຫັນແລ້ວກະແປກໃຈ ແປກໃຈວ່າ ເອ ວ່າຜູ້ນີ້ນີ້ມັນ ແມ່ນນາກບໍ ຫຼືວ່າແມ່ນຄົນ ຫຼືວ່າແມ່ນເປັນເທບ ເພາະຜິວພັນຫັ້ນລະໃສງາມຜິດມະນຸດມະນາຫັ້ນນະ ຢາກຮູ້ຢາກເຫັ ນ ຄັນຊິຍ່າງໄປຖາມກໍຢ້ານ ຢ້ານລາວປົບຫັ້ນລະ ຢ້ານວ່າເປັນຄົນປ່າແລະຢ້ານຄົນຫັ້ນນະ ເຮັດແນວໃດບາດນີ້ ກະງ້າງທະນູຍິງ ຍິງແລ້ວກະຊິເຂົ້າໄປເບິ່ງ ຄວາມຄິດເພິ່ນພະລາຊາ ຍິງກະປຸບເຂົ້າໄປຊວງເ ອິກ ເຮັດໃຫ້ສຸວັນນະສາມນະລົ້ມຫງາຍຕຶ້ມລົງ ລົ້ມລົງແລ້ວກໍຮ້ອງໂດຍຄວາມເຈັບປວດ ເພາະລູກທະນູນີ້ ພະລາຊານີ້ໄປອາບຢາພິດ ເອົາຫົວນະໄປທາໃສ່ຢາພິດ ໄປຍິງເຂົ້າຄົນມັນກະເຈັບປວດແລະເນາະ ຮ້ອງຂຶ້ນ ໂອຍ ຜູ້ໃດເດມາຍິງເຮົາ ເຮົາຄືບໍ່ໄດ້ຜູກເວນ ບໍ່ໄດ້ບຽດບຽນຜູ້ໃດ ຄືມາຍິງເຮົາແນວນີ້ ຍິງແລ້ວກະຊ້ຳໄປ ໄປລີ້ຊ້ຳ ບັດນີ້ ເປັນຫຍັງຄືມາເຮັດແນວນັ້ນ ຄືບໍ່ມາໂອ້ມາລົມກັນ ຫຍັງກະຄືບໍ່ຖາມ ຊັ້ນນະ ແລ້ ວກະລຳພຶງລຳພັນຫາພໍ່ຫາແມ່ ວ່າພໍ່ແມ່ເຮົາຜູ້ໃດເດສິລ້ຽງ ຕາບອດສອງຄົນ ຜູ້ໃດເດສິລ້ຽງ ພະລາຊານີ້ໄດ້ຍິນແລ້ວກະຮູ້ວ່າ ໂຕ ຕົວເອງໄດ້ຍິງຖືກຄົນຜູ້ບໍລິສຸດ ກະຟ້າວແລ່ນໄປຫາ ຟ້າວແລ່ນໄປຫາສຸວັນນະ ສາມ ຮູ້ສຶກຜິດແລ້ວບາດນີ້ນະ ກະເລີຍຖາມໄຖ່ ຖາມໄຖ່ວ່າ ເຈົ້າເປັນລູກໃຜ ຢູ່ໃສ ເປັນຫຍັງຄືມາຢູ່ນີ້ ສຸວັນນະສາມກະເລົ່າ ແຕ່ ແຕ່ ຕົ້ນປາຍສາເຫດສູ່ຟັງ ເລົ່າຕົ້ນປາຍສາເຫດສູ່ຟັງວ່າ ໂຕເອງນີ້ມາຢູ່ໃນປ່າ ແ ລ້ວກະລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ຕາບອດ ດຽວນີ້ ຫາ ໂຕເອງນະຖືກທະນູຍິງແລ້ວ ໄດ້ເຮັດແນວໃດບາດນີ້ ພໍ່ແມ່ຜູ້ໃດສິລ້ຽງ ພະລາຊາຮູ້ສຶກຜິດ ກະເລີຍຮັບປາກວ່າ ຕົນເອງຈະດູແລແມ່ກັບພໍ່ແທນ ເມື່ອເວົ້າແລ້ວ ສຸວັນນະ ສາມກະສະຫຼົບໝົດສະຕິ ໝົດສະຕິ ພະລາຊາກະເຂົ້າໄປຫາຜູ້ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຫັ້ນ ຍ່າງໄປ ເຂົ້າໄປໃນອາສົມ ແລ້ວກະໄປເລົ່າເລື່ອງລາວສູ່ຟັງວ່າ ຕົນເອງນີ້ໄດ້ໄປຍິງລູກ ໄປຍິງທ້າວສຸວັນນະສາມນີ້ ຜູ້ເປັນພໍ່ເ ປັນແມ່ກະເສຍໃຈແຫຼະເນາະ ຮູ້ວ່າລູກຕົນເອງນີ້ຖືກຍິງ ໄຫ້ ຜູ້ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນແມ່ ຈິດໃຈຫົວອົກຂອງ ອັນ ຜູ້ເປັນແມ່ຈະອ່ອນໄຫວກວ່າຜູ້ເປັນພໍ່ ໄຫ້ ແມ່ ລູກຖືກຍິງ ແລ້ວກະຂໍໃຫ້ພະລາຊານະພາໄປເບິ່ງລູ ກວາລະສຸດທ້າຍ ກ່ອນສິເອົາໄປຖິ້ມ ຄຶດວ່າລູກຕາຍແລ້ວແຫຼະ ຊັ້ນຟັງພະລາຊາເລົ່ານີ້ ທະນູກະອາບຢາພິດ ຄືສິບໍ່ເຫຼືອແລ້ວລູກ ແຕ່ວ່າໄປຂໍ ຂໍໄປເຫັນໜ້າລູກຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄປແລ້ວກະງົມທາວໆເບິ່ງເດ້ ໂຕເອງ ຕາບອດ ງົມທາວເບິ່ງ ຖືກຄີງລູກ ແລ້ວກະຈັບຊວນມານອນໃນຕັກ ແມ່ກະສັງເກດການເບິ່ງວ່າ ເອີ ລູກຊາຍນີ້ຍັງໂຕອຸ່ນໆຢູ່ ຄິດວ່າລູກຊາຍນີ້ຍັງບໍ່ຕາຍ ຍັງໂຕອຸ່ນໆຢູ່ ກະບໍ່ຈັກແນວເຮັດ ຜູ້ເປັນແມ່ນະ ບໍ່ຈັກແນວ ເຮັດ ກະເລີຍໄດ້ແຕ່ອະທິຖານ ເພິ່ນອະທິຖານວ່າ ດ້ວຍບຸນກຸສົນທີ່ສຸວັນນະສາມນີ້ໄດ້ກະທຳມາ ສຸວັນນະສາມນີ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເມດຕາອາລີຕໍ່ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ກະເປັນຜູ້ທີ່ທະນຸບຳລຸງພໍ່ບຳລຸງແມ່ ເປັນຜູ້ມີ ຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີຫຼາຍ ດ້ວຍສັດຈະວາຈານີ້ ຂໍໃຫ້ສຸວັນນະສາມນີ້ຟື້ນຄືນ ຈົ່ງມີສະຕິ ພໍ່ກະໄດ້ອະທິຖານຊ່ອຍ ຊ່ອຍກັນ ເຫດອັດສະຈັນກະເກີດຂຶ້ນນະ ປາກົດວ່າສຸວັນນະສາມນີ້ຮູ້ເມືອຄີງຂຶ້ນມາ ຮູ້ສຶກໂຕ ຂຶ້ນມາ ພົ້ນຂີດອັນຕະລາຍ ແລ້ວກະອັດສະຈັນໄປກວ່ານັ້ນ ກະຄືພໍ່ກັບແມ່ຂອງເພິ່ນນີ້ ຕານີ້ເຫັນຮຸ່ງບາດນີ້ນະ ຄວາມອັດສະຈັນ ຕານີ້ເຫັນຮຸ່ງ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ພະລາຊານີ້ກະເຫັນຄວາມອັດສະຈັນ ເຫັນຄວາມອັດສະ ຈັນເກີດຂຶ້ນ ໂອ້ ວ່າຄົນທີ່ມີບຸນແບບນີ້ ມີກຸສົນແບບນີ້ ໄດ້ບຳເພັນບຸນມາແບບຊີ້ ແລະ ກະປະຕິບັດກັບພໍ່ກັບແມ່ແບບນີ້ບໍ່ຕາຍງ່າຍ ບຸນຄຸນທີ່ເຮົາເຮັດກັບພໍ່ກັບແມ່ ມັນມາຊ່ອຍ ກະເກີດຈິດທີ່ອັດສະຈັນ ແລະ ກະໄດ້ຂໍໂ ທດສຸວັນນະສາມ ສຸວັນນະສາມກະໄດ້ສະແດງທຳສູ່ຟັງ ເຮັດໃຫ້ພະລາຊານີ້ມີຈິດໃຈທີ່ອ່ອນໂຍນຂຶ້ນມາ ເຊົາລ່າສັດ ບາດນີ້ໄປປົກຄອງເມືອງ ຕັ້ງຢູ່ໃນສິນຫ້າ ຈຸຕິຈາກໂລກນັ້ນໄປສູ່ສຸຄະຕິ ແລະ ກະຝ່າຍສຸວັນນ ະສາມ ພໍ່ແມ່ໄດ້ບຳເພັນຊານ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ພົມມະໂລກ ອັນນີ້ເລື່ອງລາວສັ້ນໆ ຈົບລະເດີ້ ເລື່ອງສຸວັນນະສາມ ອັນນີ້ເປັນເລື່ອງລາວສັ້ນໆຂອງຊາດົກ ທີ່ພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕັດ ເພິ່ນໄດ້ບຳເພັນບາລະມີນີ້ ບາດນີ້ເ ຮົາມາວິເຄາະເບິ່ງວ່າ ເລື່ອງລາວສຸວັນນະສາມຊາດົກ ທີ່ເປັນພະໂພທິສັດໄດ້ບຳເພັນເມດຕາບາລະມີນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດອີ່ຫຍັງແດ່ກັບເຮົາ ຄົນທີ່ມີຈິດເມດຕາ ເພິ່ນບອກວ່າເມດຕານີ້ມັນ ມັນສາມາດແຜ່ໄປໃຫ້ບຸກ ຄົນອື່ນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນກະດີ ສັດກະດີ ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ຄັ້ງໜຶ່ງນີ້ ພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານີ້ອອກບິນທະບາດ ພະເທວະທັດປອງຮ້າຍ ປ່ອຍຊ້າງນາລາຄີລິງໄປໃສ່ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ສຶກສາພຸດທະປະຫວັດກະຈະ ຮູ້ໃນຕອນນີ້ ປ່ອຍຊ້າງ ຊ້າງເຜືອກຕົກມັນ ຊ້າງເຜືອກຕົກມັນກະແລ່ນໄປຫາ ພະພຸດທະເຈົ້າເຮັດແນວໃດ ຢືນແຜ່ເມດຕາ ແຜ່ເມດຕາໃຫ້ຊ້າງ ເມດຕາໂຕນັ້ນ ມັນເຂົ້າໄປຫາຈິດຫາໃຈຂອງຊ້າງ ເບກກະທັນຫັ ນເລີຍ ແລະ ກະໝຸນກັບ 360 ອົງສາ ເມືອ ບໍ່ ບໍ່ທຳລາຍພະພຸດທະເຈົ້າ ອັນນີ້ກະບົ່ງບອກວ່າເມດຕານີ້ ມັນສາມາດຊ່ອຍໄດ້ ມັນສາມາດສົ່ງເຖິງ ອາ ບໍ່ວ່າຈະຈິດໃຈຜູ້ອື່ນ ຈິດໃຈສັດ ແລະ ກະມີເລື່ອງລາວ ມີ ມີອັນ ຍາພໍ່ນັ ກປະຕິບັດທຳ ມີຍາປູ່ ເພິ່ນປະຕິບັດທຳຢູ່ ອາ ຢູ່ພີພາສາ ເພິ່ນນັ່ງສະມາທິຢູ່ ນັ່ງສະມາທິຢູ່ ໄດ້ຍິນສຽງຊາວບ້ານຫັ້ນນະ ພາກັນປົບຊ້າງມາ ຍາພໍ່ເພິ່ນນີ້ໄດ້ຍິນສຽງກະຕົກໃຈເນາະ ຂາດສະຕິ ພາກັນປົບຊ້າງແລ່ນ ກາຍບາດກົດເພິ່ນ ງວກຄືນໄປ ເຫັນຊ້າງເທີເລີເທີເລີມາ ຊິຫອບບາດຫອບກົດແລ່ນ ລະ ຍາພໍ່ນັ້ນ ຍາປູ່ບາດນີ້ ຈິດດວງໜຶ່ງນີ້ມັນເກີດຂຶ້ນວ່າ ເຮີ້ຍ ເຮົາປະຕິບັດທຳນີ້ເພື່ອຫຍັງ ເຮົານີ້ຢ້ານຄວາມຕາຍບໍ ລະຍາປູ່ ກະນັ່ງລົງຄືເກົ່າ ແລະ ກະໄດ້ກຳນົດສະມາທິ ຕັ້ງຈິດໃໝ່ ໄດ້ອະທິຖານ ແລະ ກະແຜ່ເມດຕາໃຫ້ຊ້າງ ກຳລັງຊິມາຢຽບເຈົ້າຂອງ ວ່າ ບອກວ່າຖ້າເຮົາມີເວນມີກຳຕໍ່ກັນ ກະໃຫ້ມາເອົາຊີວິດໄປຊະ ໃຫ້ເບິດເວນເ ບິດກຳ ແຕ່ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ສ້າງເວນສ້າງກຳມາ ກະຂໍໃຫ້ຢູ່ເປັນສຸກ ແລ້ວກະຢູ່ໃຜຢູ່ມັນ ຜົນປາກົດຄືກັບພະພຸດທະເຈົ້າເລີຍ ເຫດການ ຊ້າງຢຸດ ຄືກັບມີສິ່ງບາງ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງນີ້ມາຢຸດໄວ້ ແລ້ວກະຫັນຫຼັງກັບເມື ອ ຫັນຫຼັງກັບເມືອ ເລື່ອງລາວລັກສະນະແບບທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບລູກສິດຫຼວງປູ່ໝັ້ນຄືກັນ ທີ່ມາບຳເພັນຕົນຢູ່ພູຄວາຍປະເທດບ້ານເຮົານີ້ ອັນນີ້ເສືອກະແຜ່ເມດຕາລັກສະນະດຽວກັນ ອັນນີ້ບົ່ງບອກວ່າເມດຕານີ້ ມັນສາມາດຊ່ອຍ ຊ່ອຍເຮົາໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າຜູ້ອື່ນທີ່ຜູ້ອາຄາດເຮົາ ແຕ່ວ່າເຮົານີ້ແຜ່ເມດຕາໃຫ້ ອັນນີ້ມັນກະຈະສາມາດສົ່ງໄປຫາເຂົາ ເຮັດໃຫ້ເຂົານັ້ນມີຈິດເມດຕາຄືກັນ ບໍ່ສ້າງເວນສ້າງກຳກັນຕໍ່ໄປ ອັນນີ້ຄືລັກ ສະນະທີ່ເມດຕາ ການແຜ່ບຸນແຜ່ກຸສົນ ຫຼາຍໆຄົນເຫັນ ບາງຄົນກໍຖາມມາເນາະ ເພິ່ນແມ່ອອກຖາມມາວ່າ ອັນເຮົາແຜ່ບຸນໃຫ້ຜູ້ອື່ນນີ້ ບຸນເຮົານີ້ຊິເບິດໄປຢູ່ບໍ ຂະນ້ອຍ ເລື່ອງລາວອັນນີ້ນີ້ ມີຄົນຖາມ ອ່າ ໄປເຫັນຂໍ້ ມູນພໍດີ ການແຜ່ບຸນແຜ່ກຸສົນນີ້ນະ ເພິ່ນປຽບສະເໝືອນ ອ່າ ບ້ານທີ່ມີຫຼັງຄາເຮືອນຢູ່ລ້ອຍຫຼັງຄາເຮືອນ ແລ້ວກະເຮືອນນະ ບໍ່ ພາກັນບໍ່ມີໄຟ ແຕ່ວ່າພາກັນມີຕະກຽງຢູ່ ມີຕະກຽງຢູ່ ແລະ ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງມີກັບໄຟ ແລ້ວກ ະໄຕ້ຕະກຽງ ຫຼັງທີສອງກໍມາຂໍໄຕ້ນຳ ຫຼັງທີສາມກໍມາຂໍໄຕ້ ຫຼັງທີສີ່ກໍມາຂໍໄຕ້ນຳ ຄຳຖາມກໍຄື ຕະກຽງໂຕທຳອິດທີ່ໝູ່ມາຂໍໄຕ້ມອດໄປບໍ ຫຼື ຫຼື ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດ ຄຳຕອບກໍຄືຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕົງກັນຂ້າມກໍຄື ມັ ນຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນບໍ່ ຕະກຽງເປັນລ້ອຍດວງມັນກະແຮ່ງຊິຮຸ່ງເຮືອງ ສັນໃດ ບຸນເຮົາກໍສັນນັ້ນ ເມື່ອເຮົາແຜ່ເມດຕາຈິດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ແຜ່ບຸນກຸສົນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ເຮົາອຸທິດ ອ່າ ສ່ວນບຸນສ່ວນກຸ ສົນໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງກະຕາມ ບຸນເຮົາບໍ່ເບິດໄປ ແຮ່ງເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແຮ່ງທະວີຄູນຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນນີ້ຫຼັກການຂອງການແຜ່ເມດຕາ ມັນເປັນແນວນັ້ນ ແລ້ວກະເຮັດໃຫ້ເຮົານີ້ຢູ່ເປັນສຸກ ແລ້ວກະເລື່ອງລາວຂອງສຸວັ ນນະສາມນີ້ກະ ພົ້ນເດັ່ນກະຄືຄວາມເປັນຜູ້ມີຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີ ກະຕັນຍູຄືຄົນທີ່ຮູ້ບຸນຄຸນ ກະຕະເວທີກະຄືຄົນທີ່ທຳຕອບແທນ ຄົນກະຕັນຍູນີ້ຮູ້ຊື່ໆນີ້ ຍັງ ຍັງ ຍັງດີບໍ່ຄັກໃດ໋ ລູກກະຕັນຍູນີ້ຮູ້ຢູ່ບຸນຄຸນ ແຕ່ວ່າບໍ່ ໄດ້ເຮັດຕອບແທນ ອັນນີ້ຄົນກະຕັນຍູ ຄົນກະຕະເວທີນີ້ເຮັດຕອບແທນ ຄົນກະຕັນຍູນີ້ຮູ້ ຄົນກະຕະເວທີນີ້ເຮັດຕອບແທນ ເພາະສະນັ້ນນີ້ຕ້ອງມີສອງຂໍ້ໃດ໋ ນິມິດໝາຍຂອງຄົນດີນີ້ ຕ້ອງມີຄວາມກະຕັນຍູ ແລ້ວກະກະ ຕະເວທີນຳ ມີຄຳບາລີວ່າ ນິມິດຕັງ ສາທຸລູປານັງ ກະຕັນຍູກະຕະເວທິຕາ ຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີນີ້ ຮູ້ຄຸນຂອງຜູ້ອື່ນ ແລ້ວກະຕອບແທນບຸນຄຸນຜູ້ອື່ນ ເປັນນິມິດໝາຍຂອງຄົນດີ ພາສິດຈີນບອກວ່າ ຮ້ອຍຄວາມດີ ກະຕັນຍູມາທີໜຶ່ງ ນະ ສອດຄ່ອງກັນເປະເລີຍ ເຫັນບໍ່ ເລື່ອງສຸວັນນະສາມນີ້ກະບົ່ງບອກວ່າ ຄວາມກະຕັນຍູທີ່ເພິ່ນເຮັດ ມັນຊ່ອຍຊີວິດ ແລ້ວກະ ບ ການບຳເພັນກຸສົນທັງຫຼາຍ ຄົນທີ່ມີບຸນມີກຸສົນນີ້ ເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ ບໍ່ຕ າຍງ່າຍ ບໍ່ຕົກທຸກໄດ້ຍາກງ່າຍ ເພາະສະນັ້ນ ຜູ້ໃດທີ່ເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ ເປັນຄົນທີ່ໜ້າສັນລະເສີນເດ ເປັນຄົນທີ່ໜ້າຍ້ອງຍໍ ໜ້າສັນລະເສີນ ພະພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກະຍ້ອງ ເພິ່ນຍ້ອງພິກຂຸ ອາ ບິນທະບາດ ບິນທະບາດແ ລ້ວກະເອົາອາຫານນີ້ໄປໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ ຫຼາຍຄົນກະທ້ວງ ພິກຂຸຫຼາຍໆອົງກະທ້ວງວ່າ ພິກຂຸນີ້ເຮັດບໍ່ສົມຄວນ ເອົາເຂົ້ານ້ຳທີ່ອອກຕົນຍາດໂຍມຖວາຍນີ້ ໄປໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ ພຸດທະເຈົ້າພັດແນມຕົງກັນຂ້າມ ເປັນສິ່ງທີ່ ສົມຄວນ ການອະນຸເຄາະພໍ່ແມ່ ເປັນພະເພິ່ນກະຍັງໃຫ້ອະນຸເຄາະພໍ່ແມ່ນະ ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ກ່າວໄປເຖິງອອກຕົນຍາດໂຍມ ຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບພໍ່ກັບແມ່ ຍິ່ງໃຫ້ຈະຕ້ອງດູແລ ການດູແລພໍ່ແມ່ ເພິ່ນບອກ ເພິ່ນບອກວ່າ ບຸກຄົ ນຄົນໜຶ່ງນີ້ ເອົາພໍ່ແມ່ມາໄວ້ຢູ່ບ່າຊ້າຍ ກັບບ່າຂວາ ແລ້ວໃຫ້ເພິ່ນນອນ ເພິ່ນກິນຢູ່ຫັ້ນຕະຫຼອດ 100 ປີ ກໍບໍ່ສາມາດຈະຕອບແທນບຸນຄຸນໄດ້ ວິທີຕອບແທນບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ກໍຄືພໍ່ແມ່ຄົນໃດທີ່ບໍ່ມີສັດທາ ບໍ່ມີສັດທາຄວ າມເຊື່ອໃນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນພະລັດຕະນະໄຕ ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນບຸນໃນບາບ ເຮົາຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມເຊື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນ ເປັນສຳມາທິດຖິ ຄວາມເຫັນ ຖືກຕ້ອງ ຊັກນຳໃຫ້ມີສັດທາ ມີຄວາມເຊື່ອ ເປັນສຳມາທິດຖິ ຖ້າເພິ່ນບໍ່ມີສິນ ການແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນມີສິນ ສິນກໍຄືຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມປົກກະຕິ ຄວາມຮຽບຮ້ອຍທາງກາຍ ທາງວາຈາ ທາງໃຈ ທາງກາຍບໍ່ບຽດ ບຽນຜູ້ອື່ນ ທາງກາຍບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ອື່ນ ທາງວາຈາບໍ່ເວົ້າຄຳຫຍາບ ບໍ່ເວົ້າສໍ່ສຽດ ບໍ່ເວົ້າເພີ້ເຈີ້ ລັກສະນະແບ ເປັນຄົນມີສິນ ແລ້ວກະຖ້າເພິ່ນບໍ່ມີຈາຄະ ກະແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນມີຈາຄະ ມີຈາຄະແນວໃດ ຈາຄະກໍຄື ການບໍລິຈາກ ສະຫຼະແບ່ງປັນ ສະຫຼະແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນ ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ທີ່ມີນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ສະຫຼະແບ່ງປັນ ຄືເຮົາເຫັນໃນ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເປັນນ້ຳຖ້ວມກໍດີ ເປັນໄຟໄໝ້ກໍດີ ເຮົາ ເຮົາຈະເຫັນນ້ຳໃຈຂອງຄົນລາວນຳ ກັນ ເຮົາຈະເຫັນນ້ຳໃຈຂອງຄົນທີ່ຢູ່ຮ່ວມໂລກກັນ ເຮົາຈະຊ່ອຍ ບາງຄົນກໍມີໝອນໃບໜຶ່ງ ມີຜ້າຫົ່ມຜືນໜຶ່ງ ມີແນວກິນອັນໃດກໍຕັກແບ່ງກັນ ອັນນີ້ຄວາມເປັນຜູ້ມີນ້ຳໃຈ ຈາຄະແບ່ງປັນ ເພິ່ນບອກວ່າ ການແບ່ງປັນເ ປັນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແກ່ຜູ້ທີ່ຮັບ ແລະກະຄົນທີ່ໃຫ້ກະເປັນທີ່ຮັກນະ ແລະກະຍາດພີ່ນ້ອງ ອາ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮືອນເຮົາ ກະເປັນກຳແພງຊັ້ນດີ ທີ່ຈະເບິ່ງ ອາ ຄົນຂີ້ລັກຂະໂມຍຂຶ້ນເຮືອນ ອາ ອັນນີ້ການຜູກມິດໂດ ຍການແບ່ງປັນ ມີນ້ຳໃຈ ກະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະກະເຮັດໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ນີ້ມີສະຕິມີປັນຍາ ແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດທາງທຳ ປັນຍາທາງທຳທີ່ເພິ່ນໝາຍເອົາປັນ ຍາທີ່ສາມາດຕັດກິເລດໄດ້ ຊຳລະກິເລດໄດ້ ບາງຄົນກະຊິເກີດຄວາມສົງໄສວ່າ ນັ່ງສະມາທິນີ້ ຫຼັບຕານີ້ ມັນຊິເກີດປັນຍາແນວໃດເນາະ ສະມາທິ ສີນ ພາໃຫ້ເກີດສະມາທິ ສະມາທິພາໃຫ້ເກີດປັນຍາ ນັ່ງສະມາ ທິ ປັນຍາໂຕນີ້ມັນຈະແຕກຕ່າງກັບຈາກປັນຍາທີ່ອ່ານຕຳລັບຕຳລາ ປັນຍາທີ່ເກີດຈາກການນັ່ງສະມາທິພາວະນານີ້ເປັນປັນຍາຂັ້ນເລິກ ເປັນປັນຍາຂັ້ນລະອຽດ ມັນຈະເຫັນສະພາບຕາມຄວາມເປັນຈິງ ກະຄື ເຫັນທຳມະນັ້ນແຫຼະ ເຫັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຮູ້ເຫັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ປັນຍາໂຕນີ້ຈະໄປຊ່ອຍໃນການ ດັບທຸກດັບກິເລດ ວັນນີ້ຜູ້ໃດທີ່ແນະນຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄປໃນແນວທາງລັກສະນະແບບນີ້ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າບຸ ກຄົນຄົນນັ້ນບໍ່ລົງສູ່ອະບາຍ ບໍ່ຕົກນະລົກ ຄົນທີ່ດູແລພໍ່ແມ່ມີແຕ່ຈະເລີນຝ່າຍດຽວ ເພິ່ນວ່າແນວນັ້ນ ລູກທີ່ເປັນອະພິຊາຕະບຸດ ກະຄືບຸດທີ່ເໜືອກວ່າພໍ່ກວ່າແມ່ ພໍ່ແມ່ນີ້ເປັນຄົນທຳມະດາ ແຕ່ລູກນີ້ສາມາດຮຽນເກັ່ງ ກວ່າ ໄປໄດ້ໄກກວ່າ ມີສະຕິປັນຍາກວ່າ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກວ່າ ເອີ້ນວ່າອະພິຊາຕະບຸດ ບາງຄົນກໍເປັນອະນຸຊາຕະບຸດ ບຸດທີ່ຕາມພໍ່ຕາມແມ່ ຄືລັກສະນະແບບວ່າ ພໍ່ ພໍ່ແມ່ເປັນຄູກໍສາມາດມີຄວາມຮູ້ເປັນ ຄູນຳ ເປັນອາຈານສອນ ເປັນ ພໍ່ແມ່ເປັນນັກປາດບັນດິດ ກະເປັນນັກປາດບັນດິດນຳ ປະການທີສາມນີ້ໜັກເລີຍ ບາງຄົນກະຊິເປັນອະວະຊາຕະບຸດ ບຸດທີ່ຕ່ຳກວ່າພໍ່ກວ່າແມ່ ພໍ່ແມ່ນີ້ຮຽນເກັ່ງ ພໍ່ແມ່ນີ້ເປັນນັກປາດ ບັນດິດ ລູກພັດເອົາດີບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ກະໜ້າພິຈາລະນາ ສຸວັນນະສາມນີ້ຖືວ່າເປັນລັກສະນະອະພິຊາຕະບຸດນະ ບຸດທີ່ເໜືອກວ່າພໍ່ກວ່າແມ່ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈທີ່ເມດຕາສູງ ເປັນຜູ້ທີ່ມີ ອາ ປັນຍາຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ສັດສາວາ ສິ່ງກະຮັກກະແພງ ອັນນີ້ກະບໍ່ເວົ້າຮອດຄົນ ຜູ້ໃດທີ່ມີເມດຕາ ເວົ້າກະມ່ວນຫູ ໃຜກະຢາກຟັງນະ ໝູ່ຄູ່ກະຢາກຟັງ ເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງກະຢາກຟັງ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງກະຢາກຟັງ ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະເອົາມາພິຈ າລະນາເປັນຫົວຂໍ້ທຳ ເລື່ອງເລົ່າຊາດົກສຸວັນນະສາມ ເຮົາຄິດວ່າພໍສົມຄວນແກ່ເວລາ 34 ນາທີພໍດີນະ ບໍ່ຍາວເກີນໄປ ບໍ່ສັ້ນເກີນໄປ ຄິດວ່າເລື່ອງລາວສັ້ນໆລັກສະນະແບບນີ້ ກະຈະເອົາມາເລົ່າໃຫ້ອອກຕົນຍ າດໂຍມຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍໄດ້ມາພິຈາລະນານຳກັນ ພິຈາລະນານຳກັນ ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ບັນລຸໃນຊາດນີ້ ກໍພໍຈະເປັນອຸປະນິໄສ ໃນການບັນລຸໃນຊາດຕໍ່ໆໄປ ເພິ່ນຕັດໄວ້ຢູ່ໃນວິມຸດຕາຍະຕະນະສູດວ່າ ເຫດແຫ່ງການ ບັນລຸ 5 ປະການ ບັນລຸເກີດຈາກການຟັງທຳ ບັນລຸເກີດຈາກການສະແດງທຳ ບັນລຸເກີດຈາກການສາທະຍາຍທຳ ບັນລຸເກີດຈາກການພິຈາລະນາທຳ ບັນລຸເກີດຈາກການປະຕິບັດທຳ ອັນນີ້ນີ້ກະເປັນການສະແ ດງທຳ ຜ່ານເລື່ອງລາວຂອງຊາດົກ ແລ້ວກະໃຫ້ເຮົາເອົາໄປພິຈາລະນາ ຖ້າເຮົາຢາກເປັນແບບເພິ່ນ ກະເຮັດຄືເພິ່ນ ເປັນແນ່ນອນເລີຍ ຜູ້ໃດທີ່ເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ຢູ່ ກະໃຫ້ດີອົກດີໃຈ ແລ້ວກະພູມໃຈ ວ່າເຮົາໄດ້ ເຮັດດີແລ້ວ ເມື່ອຮອດເວລາທີ່ເພິ່ນຈາກໄປ ເຮົາຈຶ່ງຈະຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຄິດເສຍໃຈວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ໃຫ້ເຮົານີ້ຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈ ແລະ ກະເຮັດໃຫ້ມັນເຕັມທີ່ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງ ລູກຜູ້ໜຶ່ງຈະເຮັດໄດ້ຫັ້ນແຫຼະ ຄິດວ່າເລື່ອງເລົ່າຊາດົກມາ ກະພໍສົມຄວນແກ່ເວລາ ອັນລະສຸດທ້າຍແຫ່ງການເລົ່າຊາດົກນີ້ ກະຂໍອວຍໄຊໃຫ້ຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ຈົ່ງມີສະຕິໜຽວໝັ້ນ ມີສະຕິປັນຍາ ດັບທຸກໄດ້ ດັບທຸກໄດ້ ແກ້ໄຂປັນຫາໄດ້ງ່າຍໆ ໄດ້ບັນລຸມັກຜົນພະນິບພານໃນຊາດນີ້ ມີຜົນທຸກຄົນເທີ້ນ